ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງໃດ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງກັນກັບປະເທດໄທ ທີ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີນ້ຳຂອງເປັນຊາຍແດນ ແບ່ງປັນແຜ່ນດິນຕອນດຽວອອກເປັນປະເທດໄທ ແລ້ວກະ ປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເຊິ່ງວ່າໃນແມ່ນ້ຳຂອງນັ້ນມັນມັກຈະມີເຫດການຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງວ່າໃນຫວ່າງບໍ່ນານແລ້ວນີ້ ທາງການລາວຊ່ອຍນັກທ່ອງທ່ຽວໄທ 6 ຄົນ ທີ່ຂີ່ເຮືອ ແຕ່ວ່າເຮືອຂວ້ຳຈົມນ້ຳຢູ່ ໃກ້ກັບຝັ່ງລາວພຸ້ນ ແມ່ນວ່າທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຍ້ອນວ່າພາຍຸລົມແຮງໄດ້ພັດເອົາເຮືອ ເປັນເປັນພາຍຸໝຸນເນາະ ພັດເອົາເຮືອຈົມນ້ຳ ເຮັດໃຫ້ນັ ກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄປທ່ຽວເນ່ຍ ກະຂ້າມໄປໃກ້ໆຝັ່ງລາວ ຄືຂັບເຮືອໃກ້ຝັ່ງລາວ ແລ້ວກະພິກຂວ້ຳຢູ່ຕົງນັ້ນ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລ້ວກະທາງພີ່ນ້ອງຊາວລາວເນ່ຍ ກະຊ່ອຍກັນຊ່ອຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ ອ່າ ເລີ້ຍກວ່າຕົກນ້ຳເນາະ ກະຊ່ອຍເຫຼືອກັນເຕັມທີ່ ແລ້ວກະປະສານ ອ່າ ທາງການໄທ ອ່າ ນຳໂຕກັບ ແຕ່ວ່າເຫດການນີ້ກະມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ 2 ຄົນເນາະ ອັນນີ້ຈາກເຫດການພາຍຸລົມແຮງຕອນແລງຂອງວັນທີ 21 ມີນາ ເວລາປະມານ 17 ໂມງ ເຄິ່ງເນາະ ກະເຮັດໃຫ້ເກີດພາຍຸລົມແຮງເນາະ ເຮັດໃຫ້ເຮືອຈັກຖືກພາຍຸລົມແຮງພັດຈົມນ້ຳ ອ່າ ຈົມນ້ຳຂອງ ແລ້ວກະມີຜູ້ສູນຫາຍຢູ່ຕົງຂ້າມກັບບ້ານທ່າໝາກເຟືອງ ຕຳບົນໂພນສາ ອຳເພີທ່າບໍ່ ຈັງຫວັດໜອງ ຄາຍ ເຮືອລຳທີ່ຈົມນ້ຳກະມີຄົນໄທຢູ່ທັງໝົດກະ 6 ຄົນ ເປັນຜູ້ຊາຍ 4 ຄົນ ແມ່ຍິງ 2 ຄົນ ຂະນະເກີດເຫດເນາະ ກະຄືເຮືອລຳດັ່ງກ່າວກະໄດ້ແລ່ນໄປໃກ້ຝັ່ງທາງສາທາລະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລ້ວກະເ ກີດພາຍຸລົມແຮງ ຈົນທຳໃຫ້ເຮືອຈົມ ຊາຍ 3 ຄົນ ແມ່ຍິງ 1 ຄົນ ຊາວລາວ ແລ້ວກະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສາທາລະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກະທີ່ໃກ້ຢູ່ໃກ້ຄຽງເນາະ ກະຊ່ອຍເຫຼືອໄວ້ໄດ້ ແລະ ກະນຳໂຕໄປພັກໄວ້ ຢູ່ບ້ານດອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ກະໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກນຳສົ່ງກັບປະເທດໄທຢ່າງປອດໄພ ນອກຈາກນີ້ເນາະ ກະມີຜູ້ທີ່ສູນຫາຍໄປສອງຄົນ ເປັນຊາຍໜຶ່ງຄົນ ເປັນແມ່ຍິງໜຶ່ງຄົນ ແຕ່ວ່າຕໍ່ມາເນ າະ ຫວ່າງເວລາ 12 ໂມງຂອງມື້ຕໍ່ມາ ຄືວັນທີ 22 ມີນາ ທາງການລາວກະແຈ້ງວ່າ ພົບຜູ້ຕາຍແລ້ວໜຶ່ງຄົນ ເປັນແມ່ຍິງເນາະ ທີ່ລິມຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ ບ້ານຫ້ອມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ກະໄດ້ ປະສານສົ່ງກັບປະເທດໄທແລ້ວ ສ່ວນຜູ້ຊາຍລະ ຕໍ່ມາກະຫວ່າງເວລາ 12 ໂມງຂອງວັນທີ 23 ມີນານະ ເລີຍມາອີກມື້ໜຶ່ງເນາະ ທາງການລາວກະແຈ້ງວ່າ ພົບສົບຂອງຜູ້ທີ່ຈົມນ້ຳເປັນຜູ້ຊາຍແລ້ວ ໂດຍພົບບໍລິເວນ ທ່າເຮືອດູດຊາຍ ບ້ານຫ້ອມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທາງການໄທກະໄດ້ປະສານຂໍຮັບສົບກັບປະເທດໄທໃນເວລາຕໍ່ມາ ເພື່ອໃຫ້ຍາດນຳໄປປະກອບເຮັດບຸນຕາມປະເພນີຕໍ່ໄປແລ້ວເນ າະ ອັນ ກ່ຽວກັບເຮືອທີ່ວ່າຈົມນ້ຳ ຫຼືວ່າຂວ້ຳນີ້ນະ ມັນມັນມັນບໍ່ແມ່ນເຮືອຖໍ່ຕີ້ ມັນແມ່ນເຮືອຈັກທີ່ວ່ານະ ມີຫຼັງຄາມຸງນັ້ນຕົວະ ແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ກະເປັນເປັນເຮືອເຮືອຈັກທຳມະດາ ບໍ່ມີຫຼັງຄາ ຄ້າຍໆກັບເຮືອຫາປາໄທ ບ້ານ ເປັນເຮືອຈັກຫາງຍາວທຳມະດານີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າເອົາມາດັດແປງເປັນເປັນເຮືອພາພາທ່ຽວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນນີ້ເຮືອທີ່ຈົມນ້ຳນີ້ ມີ ມີ ມີເຄື່ອງຊ່ອຍທີ່ວ່າບໍ່ໃຫ້ຕາຍດຶກນ້ຳບໍ່ ເຊັ່ນວ່າເສື້ອຊູຊີບ ຫຼືວ່າກົງຢາງ ໂດຍ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເນ່ຍ ເລື່ອງຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃນແມ່ນ້ຳ ບໍ່ວ່າຊິເປັນແມ່ນ້ຳຂອງ ຫຼືແມ່ນ້ຳອື່ນຂອງປະເທດໄທເນ່ຍ ກໍມີກົດໝາຍບັງຄັບ ລວມທັງນັກທ່ອງທ່ຽວທະເລ ຈະຕ້ອງມີເສື້ອຊູຊີບຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໃຫ້ເທົ່າກັບຄົນທີ່ລົງເຮືອ ແລ້ວກໍຈຳກັດຈຳນວນຄົນລົງເຮືອໃຫ້ໄດ້ຕາມປະລິມານທີ່ບໍ່ເກີນທາງການກຳນົດ ແຕ່ວ່າ

ມີຄົນຂ້າງູແລ້ວກໍກິນຊັ້ນນະ ແລ້ວບັດນີ້ຮອດມື້ຊ່ວງເຮືອຫັ້ນ ກໍເລີຍວ່າມີລົມພາຍຸມາຫຼອນມາບາດດຽວ ເຮັດໃຫ້ເຮືອຫັ້ນຈົມນ້ຳຕາຍຫຼາຍຄົນ ແລະເຮືອຈັກທີ່ອອກໄປຊ່ວຍຫັ້ນກໍຖືກພັດຈົມອີກ ແລະຄັ້ງນີ້ມັນກໍເກີ ດຢູ່ໃນບ່ອນດຽວກັນນີ້ ກໍແປວ່າມັນມັກມີລົມພາຍຸ ລົມທີ່ວ່າບໍ່ດັກບໍ່ດີ ເຮັດໃຫ້ເຮືອຈົມນີ້ ອັນ ອັນນີ້ນີ້ມັນ ເທື່ອນີ້ນີ້ມັນມີການທີ່ວ່າເວົ້າຊ່າກັນດັ່ງເທື່ອກ່ອນນັ້ນ ຫຼືບໍ່ວ່າ

ອືມ ຕາມທຳມະດາ 3-4 ມື້ມັນກໍຟູຂຶ້ນມາແລ້ວ ເພາະວ່າຂີ້ໂພນມັນເບັ່ງ ເບັ່ງຫັ້ນນະ ມີເຕັມແກັສວ່າຊັ້ນເຖາະ SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະໂທລະສັບມືຖື